ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆ ຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ່ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast
ວິກິດໂຄວິດ-19 ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປໃນໂລກນີ້ ບໍ່ວ່າໃນໄທ ຫວຽດນາມ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ແລະ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກໍຕາມ ແລະ ຜູ້ນຳຕ່າງໆຂອງຂັນໂລກນີ້ກໍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ ຄົນທັງຫຼາຍໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແຕ່ການຈະໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍ ດັ່ງໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ອີງຕາມຂ່າວຄາວຕ່າງໆ ແມ່ນວ່າ ກະ ທັ້ງທີ່ໄດ້ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກໍຕາມແຕ່ ການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ກໍບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍ ທັງທີ່ຜູ້ຈະໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມລຳບາກ ຈົນເຖິງວ່າບາງຄັ້ງບາງຄາວມີກ ານຂັດແຍ່ງກັນ ຈົນວ່າສູນສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຕ້ອງປິດລົງ ແລະ ບາງແຫ່ງມີເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າເມື່ອທີ່ຜູ້ໄປຖ້າໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ເຖິງຜຽນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ຢາວັກຊີ ນກັນໂຄວິດ-19 ຊ້ຳວ່າໝົດກໍມີ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ລັດຕ່າງໆ ພະຍາຍາມສຸດຢຽດເຮັດໃຫ້ການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ນິ້ມນວນດີ ແລະ ງ່າຍດາຍສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ ອງການໃຫ້ສັກມັນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຄ່ອງແຄ້ວໃນດ້ານພິກໄຫວຕ່າງໆ ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ເກັ່ງໃນດ້ານພາສາອັງກິດ ແຕ່ສຳລັບຄົນລາວເຮົາໃນຂົງແຄວ້ນ Sydney ແລ້ວ ບັດ ນີ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ New South Wales ເພິ່ນຈະເອົາສູນກາງວັດທະນະທຳລາວ ນະທີ່ວັດພະຍອດແກ້ວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະທີ່ນຳເບີ 711 ຫາ 715 ໃນຖະໜົນ Smithfield Road ຄຸ້ມ Edensor ຂອງ Sydney ລັດ New South Wales 2176 ເປັນບ່ອນເປັນຈຸດສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ -19 ອັນໜຶ່ງ ອັນແນໃສ່ປວງຊົນໃນຂົງເຂດທີ່ຖືກລັອກດາວ ຂອງຂົງແຄວ້ນ Sydney ຄືເຂດເທດສະບານ Fairfield ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ສຳພາດທ່ານບຸນທຳ ວົງໄຊຍາ ປະທານສະມາຄົມ ສສຊລ ຄືສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມຊຸມຊົນຊາວລາວ ລັດ New South Wales ທ່ານບຸນທຳ ວົງໄຊຍາ ປະທານສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນຊາວລາວ ລັດ New South Wales ກ່ຽວກັບເລື່ອງໂຄວິດນີ້ນາ ປາກົດວ່າໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ມັນຮ້ອນວົນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ Queensland ກໍ ລັອກດາວແລ້ວ ແລະກໍລັດຖະບານນີ້ເພິ່ນກໍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນນີ້ໄປສັກຢູກສັກຢາໄວໆ ວ່າຊັ້ນ ເພາະວ່າມັນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ແລ້ວກະຢາ AstraZeneca ກໍມີຫຼາຍ ຂັ້ນວ່າບໍ່ເຫຼືອສາງວ່າຊັ້ນເຕາະ ຂໍຖາມທ່ານໄດ້ວ່ າ ຄົນລາວເຮົາໃນຄຸ້ມທີ່ວ່າຮ້ອນວົນ ຫຼືວ່າຖືກລັອກດາວ Fairfield ນີ້ນະ Canterbury ບໍ່ Bankstown ບໍ່ ພວກນີ້ກໍ Liverpool ບໍ່ ຈັ່ງຊີ້ນະ ດຽວນີ້ນີ້ຄົນລາວເຮົາມັນຢູ່ໃນສະພາບໃດເນາະ ກໍຢາກໂສກເສົ້າແດ່ໜ້ອຍໜຶ່ງແຫຼະ ໄປມາຫາກັນຊຸມແຊວກັນບໍ່ໄດ້ ແ ທ້ເຮົາມັກຊຸມກັນເດ້ ດຽວນີ້ວັນເສົາວັນທິດກໍຢູ່ໃຜຢູ່ມັນເດ້ ແລ້ວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ຊຸມຊົນຊາວລາວເຮົາ ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນເຂດໃດກະຢ່າ ຢູ່ໃນລັດ New South Wales ນີ້ ກະຫຼາຍຄົນສັກແລ້ວບໍ່ ຫຼືວ່ າມີການລັງເລໃຈບໍ່ໄປສັກກະມີ ແຕ່ກ່ອນນັ້ນກະລັງເລໃຈ ດຽວນີ້ກະຍັງມີຄົນລັງເລໃຈຢູ່ ເພາະແຕ່ກ່ອນເວລາມັນມີຢາມາຫຼາຍ ພະຍາດບໍ່ທັນມາຮອດແຮງຫັ້ນກະບໍ່ມີໃຜຢາກໄປສັກ ລັດຖະບານກະປະກາດ ຢູ່ຕະຫຼອດ ແລ້ວໃນໄລຍະນີ້ເວລາພະຍາດມາແຮງຊີ້ ຫຼາຍຄົນກະຢາກສັກ ແລະ ລັດຖະບານກະເລີຍວ່າ ຄືທ່ານຖາມມານັ້ນແຫຼະ ເລື່ອງ AstraZeneca ນັ້ນ ເພິ່ນກະເລັ່ງລັດ ດຽວນີ້ຊິມາຈັດໃຫ້ໃກ້ ໄປສັກຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ການລັງ ເລໃຈ ຫຼືວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄປສັກແຕ່ກ່ອນນັ້ນ ຫຼືວ່າດຽວນີ້ກະຍັງມີຄົນບໍ່ໄປສັກຫຼາຍຢູ່ວ່າຊັ້ນເຖາະ ມັນ ມັນແມ່ນຍ້ອນເຂົາເຈົ້າຂາດເຂີນຄວາມຮູ້ ໝາຍເຖິງວ່າບໍ່ຮູ້ວ່າຊິໄປສັກຢູ່ໃສ ຫຼືວ່າຕິດຕໍ່ຈັ່ງໃດບໍ່ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນ ແມ່ນຢ້ານ ຟັງຂ່າວແລ້ວຢ້ານວ່າມີຄົນສັກແລ້ວຕາຍ ບໍ່ມີຫຍັງຊື່ໆ ເລື່ອງການຕິດຕໍ່ນັ້ນ ສະມາຄົມກະໄດ້ສົ່ງເສີມຊ່ອຍເຂົາເຈົ້າຢູ່ ຜູ້ໃດຢາກສັກ ກັບມາຫາເຮົາ ກະເຮັດອັນ booking ຈອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ມີບັນຫານັ້ ນນະ ແຕ່ວ່າສ່ວນຫຼາຍຄົນລັງເລໃຈຊື່ໆ ແລ້ວຄຳທີ່ວ່າຢ້ານນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າເອງແຫຼະ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນກໍຢ້ານ ເພາະວ່າຫວ່າງ 10 ກວ່າມື້ນີ້ ມັນມີເລື່ອງ 3 ຄົນເລີຍເປັນຢ່າງຕ່ຳ 2 ຄົນຕາຍ ໜຸ່ມຊ້ຳ ໄປສັກຫັ້ນນະ ແລ້ ວກໍອີກຜູ້ເຖົ້າໜຶ່ງອາຍຸ 60 ປີບໍ່ ຢູ່ Melbourne ນີ້ແຫຼະ ສັກ ເມືອບ້ານ 2 ມື້ແລ້ວກໍເປັນມະລອງຕ່ອງຕ້ອຍ ຟ້າວໄປໂຮງໝໍ ໂຮງໝໍກໍຮັບບໍ່ໄດ້ ສົ່ງໄປໂຮງໝໍພິເສດ ກະເລີຍໄປປົວ ດີແຕ່ວ່າຢາຫັ້ນປົວໄດ້ ກະ ກະເລີຍວ່າລຸກຂຶ້ນມາ ມີຊີ ວິດຊີວາ ແລ້ວກະປາກໄດ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າປາກກະບໍ່ປົກກະຕິຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກະເປັນຕາຢ້ານຢູ່ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນເປັນຄວາມຢ້ານນີ້ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນມີຄົນຢ້ານນີ້ນະ ຢາກຊາບວ່າຊຸມຊົນຊາວລາວເຮົານີ້ ມັນ ມັນ ມັນຢ້ານ ຫຼາຍປານໃດ ຍົກຕົວຢ່າງເປັນເປີເຊັນເບິ່ງດູ 80% ບໍ່ 70% ບໍ່ ປະມານ 25-30% ນີ້ດອກຄວາມຢ້ານ ສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນໄປສັກແລ້ວເດ້ ແລ້ວມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າກໍຮູ້ຢູ່ວິທີການທີ່ວ່າຕິດຕໍ່ສັກຢຸກສັກຢາຫັ້ນນະ ກະມີຄວາມ ສະດວກສະບາຍຢູ່ ຄັນວ່າເຮັດບໍ່ເປັນກໍມາຫາສະມາຄົມ ຫຼືວ່າຍາດຕິພີ່ນ້ອງຊ່ອຍ ແຕ່ວ່າຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຊາບວ່າ ທາງລັດຖະບານ New South Wales ນີ້ ເພິ່ນມາຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລ າວນີ້ ຊິມາເອົາສູນກາງວັດທະນະທຳຢູ່ກາງວັດພະຍອດແກ້ວນີ້ ເປັນສູນກາງສັກຢາໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ສຳລັບຂົງເຂດທີ່ຖືກລັອກດາວນີ້ແມ່ນບໍ່ເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ສຳລັບ ໂດຍສະເພາະ ຊຸມຊົນລາວເຮົານີ້ ກະບໍ່ຢາກອອກໄປ ກະໄປຍາກແດ່ ໄປບຸກກິງບ່ອນອື່ນ ໄປຈອງ ໄປຫຍັງ ມັນກະຍາກໆ ໄປສັກຫັ້ນກະ ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາແດ່ ແລ້ວເຮົາກະເລີຍ ທາງສະມາຄົມລາວກະເລີຍຕິດຕໍ່ໄປຫາເຈົ້າ ໜ້າທີ່ ວ່າຄັນຊັ້ນມາສັກຢູ່ໃນສູນຂ້ອຍນີ້ ຂ້ອຍຊິຮ້ອງຊຸມຊົນມາ ເພິ່ນກໍຕົກລົງວ່າຊິມາເຮັດໃຫ້ ສັກໃຫ້ໃນໄລຍະ 6 ອາທິດ ທິດໜຶ່ງມື້ດຽວ ວັນພຸດຊື່ໆ ຊິເລີ່ມອາທິດໜ້ານີ້ໄປ ເອີ ເລື່ອງສັກອາທິດໜຶ່ງເທື່ອດຽວວັນພຸດນີ້ ແມ່ນໆ ສັກໃຫ້ທຸກຊົນເຜົ່າຕົວ ບໍ່ວ່າຈີນ ບໍ່ວ່າລາວ ບໍ່ວ່າຫວຽດ ໃຜມາກໍສັກໄດ້ໝົດແມ່ນບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ເພາະເພິ່ນຊິໄດ້ຕິດປ້າຍໃສ່ຖະໜົນເລີຍເດ ເຮົາມັນຢູ່ແຄມຖະໜົນໃຫຍ່ ຖ້າລົດກາຍໄປ ຜູ້ໃດຢາກເຂົ້າແລ້ວເຂົ້ າໂລດ ບໍ່ຕ້ອງມີການ booking walk in ແລ້ວລຽນແຖວກັນສັກໂລດ ຄັນວ່າເຮັດໃຫຍ່ປານນັ້ນເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງນີ້ ບ່ອນຈອດລົດຈອດລາ ແຖວອັນ ວັດພະຍອດແກ້ວ ແຖວອັນ ເທດສະບານ Fairfield ນີ້ ມັນມັນມັນ ມັນກະຈອດລົດຍ າກຢູ່ ມັນສິບໍ່ມີບັນຫາບໍ ຫຼືວ່າແນວໃດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເພິ່ນເວົ້າວ່າ ເພິ່ນສິໃຫ້ຄົນອັນ ຈອດແບບເລາະໄປ ເຂົາສິຈັດທາງໃຫ້ແຄມທາງຫັ້ນນະ ເພາະວ່າສິໄດ້ບອກຕຳຫຼວດຈັດເລາະໃຫ້ມັນເປັນສອງເລນ ກໍເພິ່ນສິອ າດສິລັອກເລນໜຶ່ງໃຫ້ຄົນເລາະເຂົ້າມາ ຖ້າມັນເຕັມຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າຢາກຊາບວ່າຢາທີ່ພວກເພິ່ນຈະສັກໃຫ້ນີ້ ແມ່ນແມ່ນຢາຍີ່ຫໍ້ໃດເນາະ AstraZeneca ເພິ່ນສິສັກ AstraZeneca ທໍ່ນັ້ນ ເພາະວ່າຢາອັນ Pfizer ນະ ມັນບໍ່ພໍກັນໃດ໋ ສຳລັບ New South Wales ນີ້ ວ່ າມັນບໍ່ພໍ ເພິ່ນກະເລີຍສັກແຕ່ AstraZeneca ຂໍຖາມຈັ່ງຊີ້ຊະ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນນີ້ ກະຄືຂ້າພະເຈົ້ານີ້ກະຢາກສັກຢາ Pfizer ວ່າຊັ້ນເຖາະ ທ່ານຮູ້ບໍວ່າຢູ່ແຖວ lockdown ຫຼືວ່າ New South Wales ນີ້ ເພື່ອຈະສັກຢາ Pfizer ນີ້ ໄປຕິດຕໍ່ຈັ່ງ ຈັ່ງໃດ ເຮັດຈັ່ງ ເຮັດແນວໃດ ມັນຕ້ອງອັນ booking online ເພາະກະມີຄົນບຸກໄດ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າຂະເຈົ້າໃຫ້ພວກທີ່ວ່າອາຍຸ 40 ປີລົງມາ ດຽວນີ້ຄັນກາຍ 40 ປີຂຶ້ນໄປລະ ຢູ່ນີ້ແມ່ນບຸກບໍ່ໄດ້ເລີຍ ນອກຈາກວ່າເຄີຍສັກມາກ່ອນ ຕອນທີ່ມັນຍັງເຫຼືອນັ້ນ ໃນໄລຍະນີ້ຕ້ອງ ບຸກອອນລາຍ ແຕ່ວ່າກະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຕັມແລ້ວ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າກໍເຄີຍຮູ້ຈັກຫຼາຍຄົນ ອັນ ພວກອັນ ໄວລຸ້ນໜຸ່ມນ້ອຍ ຂະເຈົ້າໄປ booking ກໍໄດ້ຢູ່ໃດ໋ ແຕ່ວ່າຕ້ອງເຂົ້າໄປອັນ ທາງຄອມພິວເຕີອອນລາຍຫັ້ນ ຊາງເ ທື່ອກໍສອງສາມເທື່ອພຸ້ນ ລັອກເຂົ້າ ລັອກອອກ ສອງສາມຊົ່ວໂມງລັອກເທື່ອໜຶ່ງ ຍາກຫຼາຍສູ່ມື້ນີ້ນະ ບໍ່ແມ່ນມັນພໍໄດ້ຢູ່ ກໍ ກະແມ່ນແທ້ມັນຍາກ ລະກະເຮົາເອງກໍບໍ່ເກັ່ງຄອມພິວເຕີວ່າຊັ້ນເຖາະ ເຖິງແມ່ນວ່າສິຮູ້ວິ ທີການເຮັດ ກະຢາກຄລິກບ່ອນນັ້ນລະ ຄລິກບ່ອນນີ້ລະ ອັນນີ້ລະ ອັນນັ້ນ ຈັ່ງແມ່ນມັນຍາກ ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ຫ້ວຍ ບໍ່ມັກປານໃດເດີ້ ເພາະວ່າມັກທີ່ວ່າໂທໄປ ລະກະຮັບສາຍ ລະກະນັດເວລາກັນໂລດ ລະກະຕາມທີ່ຂ້າ ພະເຈົ້າຊາບຈາກການສຳພາດນີ້ ບາງຄົນນີ້ ຂະເຈົ້າເວົ້າວ່າ ໂທໄປນີ້ກະບໍ່ຮັບ ຮອດສາຍຊ້ຳ ມີແຕ່ອັນ ອັດຄວາມເວົ້າໄວ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກະເປັນການຍາກຊາຫຼາຍແທ້ໆ ອັນນີ້ນະ ຖືກຕ້ອງ ໃນໄລຍະເດືອນກ່ອນ ທ າງສະມາຄົມກະໄດ້ຊ່ອຍຫຼາຍຄົນໃຫ້ໄປ booking ເອີ Pfizer ຕອນທີ່ວ່າ Delta ບໍ່ທັນມາຫັ້ນ ປະມານ 2 ເດືອນກ່ອນ ສະມາຄົມກະໄດ້ຊ່ອຍຫຼາຍຄົນໄປໄປບຸກ Pfizer ໄດ້ ເພາະວ່າຕອນນັ້ນຢາມັນເຫຼືອຢູ່ເຂດໄທເຮົານີ້ ກະບຸກໄດ້ຫຼາຍຄົ ນຢູ່ ພໍດີພະຍາດນັ້ນມາລະ ເຂົາກະເລີຍລັອກ ບໍ່ໃຫ້ເລີຍບັດນີ້ ກະແປວ່າການມາສັກຢູ່ ກະ ການມາສັກຢູ່ສູນວັດທະນະທຳຂອງສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວນີ້ ກະແປວ່າມັນສິເປັນສິ່ງງ່າຍດາຍຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າຊຸມຊົ ນຊາວລາວເຮົາແຖວຄຸ້ມ Fairfield ນີ້ ສິເຮັດຈັ່ງໃດຮູ້ ເພາະວ່າກໍບໍ່ໄດ້ປະກາດໄປ ມັນກະມາຮີບຮີບດ່ວນ ສັບປະດາໜຶ່ງສັກແຕ່ວັນພຸດຈັ່ງຊີ້ນະ ໄທເຮົາກໍປະກາດໄປຫຼາຍຢ່າງຢູ່ ໄດ້ອອກເຟສບຸກ ໃນອອກເຟສບຸກຂອງ ສະມາຄົມນັ້ນ ອອກມື້ໜຶ່ງສອງສາມເທື່ອ ປະກາດອອກໄປ ແລ້ວກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ນຳຫົວໜ້າການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປ່າວຂ່າວກັນຕໍ່ ລາງຄົນກະໂທບອກພີ່ບອກນ້ອງ ເພາະວ່າຄືທ່ານໄດ້ຖາມມາສຸດກ່ອນນັ້ນວ່າ ຫຼາຍ ຄົນກະຢ້ານ ແລະ ທີນີ້ເຮົາກະໄດ້ໂທໄປໃຫ້ຜູ້ເປັນພີ່ເປັນນ້ອງຫັ້ນ ໂທໄປບອກເຂົາເຈົ້າວ່າ ເລື່ອງຄັນບໍ່ສັກນັ້ນ ໜຶ່ງ ລັດຖະບານເຂົາກະສິເປີດບໍ່ໄດ້ ເຮົານີ້ຊ່ອຍລັດຖະບານ ເລື່ອງການສ່ຽງນະ ມັນກະໜ້ອຍກວ່ າທີ່ວ່າເຮົາບໍ່ສັກ ຄັນບໍ່ສັກຫັ້ນ ຄັນເປັນລະແມ່ນໜັກໂລດຊັ້ນນະ ເມື່ອກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າ ມາຕັ້ງຢູ່ຄຸ້ມ Fairfield ລະກະເຂດ lockdown ແຕ່ວ່າບາງຜູ້ບາງຄົນອາດຈະເຂົ້າໃຈວ່າແມ່ນສຳລັບແຕ່ຄົນ Fairfield ຫັ້ນ ສິແມ່ນຫຼືບໍ່ ເພາະວ່າຂ້າພະ ເຈົ້າຄິດວ່ານີ້ ຄົນຈາກບ່ອນອື່ນ ຍົກຕົວຢ່າງໄກໆພຸ້ນ Campbelltown ພຸ້ນ ຫຼືວ່າໃນຕົວເມືອງນະຄອນ Sydney ພຸ້ນ ມາສັກກະໄດ້ຕິ ຄັນມາໄດ້ແມ່ນບໍ ເຮົາກະໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປຫຼາຍ ຄັນມາສັກຢາຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າອະນຸຍາດໃ ຫ້ມາ ໄທລາວເຮົາສິຢູ່ Campbelltown ສ່ວນຫຼາຍກະຢູ່ Campbelltown Bankstown Liverpool ອັນນີ້ຄົນລະ ເປັນຄົນລະ LGA ນີ້ກໍ ຄືນ local government ນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍມາໄດ້ຄັນມາສັກຢາ ແຕ່ວ່າມາ ມາຢາມກັນຊື່ໆນີ້ບໍ່ໄດ້ ມາສັກຢາໄດ້ ໄດ້ອະທິບາຍໄປແລ້ວ ແລ້ວວິທີການສັກນີ້ ຕ້ອ ງໝາຍນັດເວລາກັບພວກທ່ານບໍ່ ຫຼືວ່າກັບ ອ່າ ສູນກາງສັກຫັ້ນ ຫຼືວ່າກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກພຸ້ນ ເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ນັດຫຍັງເລີຍ ເພິ່ນບໍ່ເອົານັດນີ້ ມັນມາໂລດ ເຮົາກໍປະກາດໄປວ່າມາໂລດ no booking ແລ້ວການມານັ້ນ ເຖິ ງວ່າບໍ່ມີ Medicare ນີ້ ຢາກເວົ້າ ເພີ່ມໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດທີ່ວ່າເປັນຄົນທີ່ວ່າມາຢູ່ນີ້ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ Medicare card ນີ້ນະ ເຂົາເຈົ້າກໍສັກໃຫ້ຄືກັນ ສັກໃຫ້ໝົດສູ່ຄົນ ໂອ ຄັນວ່າເວົ້າຈັ່ງຊີ້ນີ້ ແນ່ນອນລະ ມັນມີຄົນໄທເຖື່ອນ ຄົນ ຄົນ ລາວເຖື່ອນ ຄົນແມ່ນຫຍັງເຖື່ອນກໍຫຼາຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍຢາກສັກ ເຂົາເຈົ້າກໍຢ້ານໂຄວິດ 19 ນີ້ ຄັນວ່າເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ພວກເຖື່ອນທີ່ວ່າບໍ່ຢາກບອກຊື່ສຽງ ຢາກປິດຮອດໃບໜ້າ ພຸ້ນລະ ໄປ ຍ່າງເຂົ້າມາ ແປວ່າສັກໄດ້ຄືກັນແມ່ນບໍ່ ສັກໄດ້ ແຕ່ວ່າເພິ່ນຕ້ອງເບິ່ງ ID ໃດ໋ ຕ້ອງມີ ID ບັດ ບັດນີ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີ ບໍ່ມີອີ່ຫຍັງວ່າຊັ້ນຕົວະ ຄັນມີພາສປອດກໍໝົດກຳນົດວີຊາຫັ້ນໄປຕັ້ງເປັນປີ 2 ປີລະ ລັກຢູ່ ກໍບໍ່ຢາ ກເອົາມາສະແດງໃຫ້ເຫັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ມັນເຮັດຈັ່ງໃດຊິໄດ້ສັກ ມັນມີວິທີການແບບໃດຫຼືບໍ່ ເຂົາເຈົ້າວ່າຕ້ອງການ photo ID ຖ້າບໍ່ມີ photo ID ແມ່ນສັກບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າແມ່ນຜູ້ໃດເດ້ ຕ້ອງໄດ້ມື້ເກີດວັນເກີດ ລະກໍ photo ID ເທົ່ ານັ້ນ phone number ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຈົດໄວ້ ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຊື່ໆ ໂອ ເພື່ອວ່າ privacy ເນາະ ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຊື່ໆ ລະກະບໍ່ຈົດໄວ້ ບໍ່ເກັບໄວ້ ເພາະວ່າຫຼາຍຄົນອາດຈະຢ້ານ ພວກເຖື່ອນນີ້ ແມ່ນຢູ່ວ່າເບິ່ງແຕ່ຮູບແຕ່ນັ້ນຊື່ໆ ບາງທີກໍ ອາດຈະຈົດຊື່ໄວ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ເບິ່ງດອກວ່າວີຊາໝົດຫຼືບໍ່ ບາດແລ້ວລະ ມາສັກເຂັມທີ 2 ລະ ມາຄຸບເອົາຢູ່ຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະຢ້ານຈັ່ງຊີ້ນີ້ ມັນ ມັນ ເຂົາເຈົ້າກໍຢ້ານຢູ່ໃດ໋ ຄືທ່ານເວົ້າມານີ້ຖືກໃດ໋ ມີຄົນໂ ທມາຖາມຢູ່ ເຮົາກະໄດ້ອະທິບາຍໄປຕາມນັ້ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າເຮົາຮັບປະກັນບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົາເຈົ້າກໍເວົ້າລະວ່າ ມັນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ອັນນີ້ແມ່ນເລື່ອງປ້ອງກັນພະຍາດ ບໍ່ໃຫ້ມັນຕິດແປດໄປ ເພາະວ່າເ ລື່ອງພະຍາດ Delta ພະຍາດໂຄວິດນີ້ ມັນບໍ່ໄດ້ເລືອກວ່າຄົນມາຢູ່ແບບໃດເດ້ ຄັນຕິດລະ ມັນກະໄປຂະຫຍາຍໃສ່ community ຊຸມຊົນອີກຫັ້ນນະ ອັນນີ້ນີ້ ທາງການເພິ່ນໄດ້ຊີ້ ຊີ້ແຈງໃຫ້ທ່ານຮູ້ບໍ່ ຫຼືວ່າປະກາດອອກໄປແລ້ວວ່າບໍ່ຕ້ ອງການຫຍັງ ຕ້ອງການແຕ່ວ່າໜັງສືຢັ້ງຢືນໂຕ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ passport ບໍ່ ໃບຂັບຂີ່ລົດບໍ່ ໃບປະຈຳໂຕບໍ່ ທີ່ວ່າມີຮູບ ມີຊື່ເທົ່ານັ້ນ ເທົ່ານັ້ນລະ ເຂົາບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການວ່າ expire ຫຼືບໍ່ expire ເພາະວ່າບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ ໜ້າທີ່ເຂົາເຈົ້າກວດ ເຂົາເ ຈົ້າຕ້ອງການວ່າແມ່ນໂຕແທ້ບໍ່ມາສັກ ເທົ່ານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ຈົດໄວ້ອີກໃດ໋ ບໍ່ຈົດຊື່ໄວ້ ມີແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຢາກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ ອ່າ phone number ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ສູ່ມື້ນີ້ແມ່ນ mobile number ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຊິສົ່ງ result ໄປໃຫ້ຫັ້ນນະ ສົ່ງອັນວ່າ ຜົນວ່າ ໄປສົ່ງໃຫ້ເລີຍເດ້ ໂອ ແປວ່າສົ່ງ ສົ່ງໃບຢັ້ງຢືນວ່າສັກແລ້ວ ໄປທາງ mobile phone ບໍ່ ທາງ mobile phone ແມ່ນລະ ເຂົາສົ່ງເປັນໃຫ້ວ່າໄດ້ negative ຫຼືບໍ່ ເອີ ເອີ ສັກແລ້ວວ່າຊັ້ນນະ ເອີ ສັກແລ້ວ ສົ່ງໄປໃຫ້ ກໍຄື ກໍແປວ່າເພິ່ນ ເພິ່ນໃຫ້ຄວາມ ສະດວກສະບາຍແກ່ພວກທີ່ວ່າລັກລີ້ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍວ່າຊັ້ນຕົວະ ເພາະວ່າມັນກະມີຫຼາຍແສນໃດ໋ ຄັນຊິເວົ້ານະ ແມ່ນໆ ເພາະວ່າເພິ່ນຢ້ານພວກນີ້ລະ ຊິໄປຕິດຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນຕໍ່ ສົມມຸດຄົນທີ່ວ່າຖືກຕ້ອ ງນີ້ ໄປພົວພັນເປັນໝູ່ເປັນຄູ່ ໄປກິນເຂົ້າກິນນ້ຳນຳກັນ ມັນກະຂະຫຍາຍໄປເດ້ ໂດຍສະເພາະພວກນີ້ລະ ເຂົາເຈົ້າຢາກຮັກສາຫຼາຍ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ກ່ຽ ວກັບວິທີການອັນງ່າຍດາຍ ສຳລັບສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃນຂົງເຂດທີ່ວ່າ New South Wales ນີ້ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂອບໃຈທ່ານຄຳເລັກ ໂອເຄ ໂອເຄ ບ໊າຍບາຍ ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook